ແພງທະວີຂຶ້ນທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການຍາກຊາຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ທີ່ຈະຊື້ບ້ານເຮືອນຫຼັງທຳອິດທຳອໍ່ ຈາກຕະຫຼາດເຄຫະສະຖານຕ່າງໆ ບັດນີ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຊົດຊ່ວ ຍປວງຊົນ ໃຫ້ກັບກາຍເປັນຄົນທີ່ຈະຊື້ບ້ານຊ່ອງໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ ໂຄງການ First Home Owner Grant ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄົນທັງຫຼາຍຊື້ບ້ານຊ່ອງໄດ້ ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງຊີວິດ ເກືອບ 20 ປີມາແລ້ວ ປະເທດອົດສະເຕຣເ ລຍມີໂຄງການຂັ້ນແຫ່ງຊາດ ຊົດຊ່ວຍຄົນທີ່ຊື້ບ້ານຊ່ອງຫຼັງທຳອິດທຳອໍ່ໃນຊີວິດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້ ຜູ້ທີ່ຊື້ບ້ານເຮືອນຫຼັງທຳອິດທຳອໍ່ ຫຼືປຸກຫຼັງທຳອິດຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນເຮືອນເປັນຊານເພື່ອຢູ່ກິນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ ຊ່ວຍເຫຼືອການເງິນເທື່ອດຽວ ທີ່ບໍ່ມີການວັດແທກເບິ່ງຄວາມຮັ່ງມີໃດໆຂອງຜູ້ທີ່ຈະ

ແລະເມື່ອທີ່ທ່ານຢູ່ກິນຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນນັ້ນ 6 ເດືອນແລ້ວ ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນພາຍໃນ 12 ເດືອນ ທີ່ສຳເລັດຊື້ຂາຍກັນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແລ້ວ ຈ່າຍເງິນຄຳໃຫ້ກັນແລ້ວ ໄດ້ຮັບເອກະສານ ແລະ ກະແຈບ້ານເຮືອນວ່າເທ າະ ມີວິທີຫຼາຍແບບຫຼາຍແນວທີ່ຈະຮ້ອງຂໍເອົາ First Home Owner Grant ຄືວ່າຮ້ອງຂໍເອົາໂດຍຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງໂດຍຕົນເອງ ເຖິງທາງການຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ໂດຍຂໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍລິການ ໃຫ້ຢືມເງິນການຊື້ບ້ານຊ່ອງ ຍື່ນການຮ້ອ ງຂໍໃຫ້ກໍໄດ້ ເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນຕາມປົກກະຕິ ຖືກຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ໃຫ້ຢືມເງິນການຊື້ບ້ານເຮືອນ ໃນເວລາການເສັ່ງເງິນເສັ່ງຄຳໃຫ້ກັນກ່ຽວກັບບ້ານເຮືອນທີ່ຊື້ນັ້ນ ແລ້ວມັນສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຈຳນວນເງິນທີ່ຢືມເພື່ອຊື້ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງນັ້ນ ຫຼື ເປັນເງິນເພີ່ມໃສ່ເງິນມັດຈຳເພື່ອຈະຊື້ບ້ານນັ້ນ ແນ່ນອນ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ລາຄາບ້ານເຮືອນທີ່ແພງຂຶ້ນຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຣາຮັດ ມິໂຊ ເວົ້າວ່າ given from the government to the first home buyer to help them and support them buy their first home. ຕົນຮັບຮູ້ວ່າ First Home Owner Grant ສູນເສຍຄວາມດູດຈູດໃຈບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ກະທັ່ງທີ່ມັນເປັນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອບາງສິ່ງບາງຢ່າງກໍຕາມແຕ່ ວ່າຊັ້ນ ຍານາງ ສະຕາຊີ ໂຢໂຣ ກໍມີຄວາ ມເຫັນດັ່ງ

ຍ້ອນທີ່ລາຄາບ້ານເຮືອນທີ່ທ່ານຊື້ແພງຂຶ້ນ ກາຍກຳນົດລາຄາທີ່ບົ່ງວາງໄວ້ເພື່ອຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນ First Home Owner Grant ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວກໍຍັງໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຜົນດີຢູ່ ຕາມທີ່ທ່ານເວົ້າ We missed out but we got uh, stamp duty exemption uh, because the property was less than 5 0 ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັ ບເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ ແຕ່ຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການເກັບຄ່າທຳນຽມບ້ານເຮືອນ ຍ້ອນທີ່ວ່າບ້ານເຮືອນທີ່ຊື້ນັ້ນຕ່ຳກວ່າ 650,000 ໂດລາ ມິໂຊ ນາຍໜ້າເຄຫະສະຖານຮັບຮູ້ວ່າ ຄົນທີ່ຊື້ບ້ານເຮືອນຫຼັງທະບິດທຳອິດທີ່ມີຄ ວາມຍາກຊາໃນດ້ານການເງິນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ລະເມີດກົດເກນຂອງການໄດ້ຮັບເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ ໂດຍການບໍ່ຢູ່ໃນບ້ານທີ່ຊື້ນັ້ນຈັກດີ້ ແຕ່ໃຫ້ເຊົ່າແທນ ທ່ານເຕືອນວ່າ ຜູ້ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດເກນ ກ ານໄດ້ຮັບເງິນ First Home Owner Grant ຈະໄດ້ເສຍຄ່າເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນຄືນ ເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການ First Home Owner Grant ບໍ່ຄືກັນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນລັດ New South Wales ແມ່ນຮ້ອງຂໍເອົາໄດ້ເຖິງ 10,000 ໂດລາ ສຳລັບທີ່ຈະຊື້ບ້ ານເຮືອນຫຼັງທະບິດທຳອິດໃນລາຄາ 600,000 ໂດລາ ໃນລັດ Queensland ແມ່ນຮ້ອງຂໍເອົາໄດ້ 15,000 ໂດລາ ສຳລັບບ້ານເຮືອນ 750,000 ໂດລາ ໃນລັດ Northern Territory ແມ່ນໄດ້ເຖິງ 26,000 ໂດລາ ໂດຍບໍ່ມີການບົ່ງວາງລາຄາໃສ່ບ້ານເຮືອນທີ່ຈະຊື້ Western Australia ແມ່ນໄ ດ້ເຖິງ 10,000 ໂດລາ ສຳລັບບ້ານເຮືອນໃນລາຄາເຖິງ 1 ລ້ານໂດລາ South Australia ໄດ້ 15,000 ໂດລາ ສຳລັບບ້ານເຮືອນ 575,000 ໂດລາ Victoria ໄດ້ເຖິງ 20,000 ໂດລາ ຫຼືເຖິງ 10,000 ໂດລາ ສຳລັບບ້ານເຮືອນໃນນະຄອນຕ່າງໆ ລາຄາຂອງເຮືອນທີ່ຈະຊື້ນັ້ ນແມ່ນບໍ່ກາຍ